Facebook ຊ່ວຍທ່ານຟັງພາກລາຍການພາສາລາວໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ຫົນແຫ່ງ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ www.facebook.com ຂີດທັບ SBS ລາວ ກະລຸນາໃຫ້ຄະແນນດ້ວຍ
ການໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນກັນລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຜູ້ນຳພັກເດໂມແກຣດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂຈ ໄບເດັນ ຕາມນັກວິເຄາະວິໄຈທັງຫຼາຍແລ້ວ ແມ່ນວ່າມັນເປັນສິ່ງທີ່ເຮີຮ້າຍ ຫຼາຍ ໂດນັລ ທຣຳ ແລະ ໂຈ ໄບເດັນ ເປັນຄູ່ແຂ່ງກັນເອົາຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາຊຸດທີ່ຈະຖືກເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕແບບເຕັມສ່ວນ ໃນວັນທີ 3 ເດືອນ 11 ສາກົນປີ 2020 ນີ້ ອັ ນວ່າໂລກຄອມມູນິດນັ້ນມີປະຊາທິປະໄຕແບບຂຶ້ນກັບພັກລັດ ຄືພັກລັດເປັນຜູ້ກຳແໜ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມປະຊາທິປະໄຕທຸກຢ່າງ ໂດຍຮຽກມັນວ່າປະຊາທິປະໄຕຮ່ວມສູນ ຄືຂຶ້ນກັບສູນກາງພັກ ຫຼືວ່າຂັ້ນເທິງຂອງພັກ ຄອມມູນິດນັ້ນເອງ ວ່າເທາະ ການໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນກັນ ຫຼືວ່າໂຕ້ວາທີກັນ ລະຫວ່າງ ໂດນັລ ທຣຳ ແລະ ໂຈ ໄບເດັນ ນັ້ນ ເປັນການໂຕ້ວາທີກັນແບບເປີດກວ້າງ ໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວໂລກຮູ້ເຫັນ ແລະ ຊາບນຳ ແມ່ນວ່າ ທັງສອງນັ້ນ ໂຕ້ກັນໄປໂຕ້ກັນມາ ຫຼື ໂຕ້ຖຽງກັນໄປໂຕ້ຖຽງກັນມາຢ່າງດຸເດືອດ ການໂຕ້ວາທີນັ້ນຖືກນັກວິເຄາະວິໄຈບາງຜູ້ບາງຄົນເຫັນວ່າ ເປັນເຫດການອັນເຮີຮ້າຍທີ່ສຸດໃນປະຫວັດການ ການໂຕ້ວາທີກັ ນໃນຂັ້ນປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດນັລ ທຣຳ ທີ່ຍັງເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາຢູ່ຕໍ່ໄປຢູ່ ແລະ ໂຈ ໄບເດັນ ຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາ ຕາງໜ້າພັກເດໂ ມແກຣດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະທະກັນໃນດ້ານວາຈາ ແລະ ແນວຄິດຢ່າງແຮງໃນການໂຕ້ວາທີກັນໃນຮອບທີໜຶ່ງ ໃນວັນທີ 29 ກັນຍາ 2020 ແລ້ວນີ້ ການເລືອກຕັ້ງເອົາປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດອາເມລິກາຈ ະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 3 ເດືອນ 11 ສາກົນປີນີ້ 2020 ການໂຕ້ວາທີກັນນັ້ນຢ່າງວ່ອງໄວກັບກາຍເປັນການໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນກັນຢ່າງສັບສົນຂຶ້ນ ໂດຍມີການຕັດບົດຕັດຄວາມກັນຢູ່ເລື້ອຍ ແລະ ຮ້ອງຊື່ໃສ່ກັນດ້ວຍ ຄຣິສ ວາເລສ ທີ່ ເປັນກຳມະການກາງຂອງການໂຕ້ວາທີກັນນັ້ນ ມີຄວາມລຳບາກຍາກຊາທີ່ຈະຄວບຄຸມ ໂດນັລ ທຣຳ ໄວ້ໄດ້ ໂດນັລ ທຣຳ ຢ່າງລຽນຕິດ ຕັດບົດຕັດຄວາມຕັດວາຈາຂອງ ໂຈ ໄບເດັນ ຢູ່ເລື້ອຍໆ ໃນຄັ້ງໜຶ່ງ ໂຈ ໄບເ ດັນ ບອກໃຫ້ ໂດນັລ ທຣຳ ຈົ່ງປິດປາກໄວ້ ການໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນກັນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແມ່ນເກືອບຈະບໍ່ມີຈັກດີ້ ຍ້ອນທີ່ທັງສອງກ່າວຫາກັນຢູ່ຕະຫຼອດ ທັງສອງຄົນດັ່ງກ່າວນັ້ນກໍກ່າວຫາກັນວ່າເປັນຄົນຂີ້ຕົວະ ທັງ ສອງນັ້ນໂຕ້ຖຽງກັນຢ່າງຮຸນແຮງກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ການດູແລສຸຂະພາບທີ່ບໍ່ແພງ ຄືກ່ຽວກັບ Affordable Care Act ແລະ ກ່ຽວກັບສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ການກຽດຊັງກັນໃນດ້ານເຊື້ອສາຍພົງພັນ

ການອ້າງເວົ້າອ້າງວ່າຂອງ Donald Trump ນັ້ນ ເລື່ອງລາວອັນສັບສົນກ່ຽວກັບທີ່ Donald Trump ເສຍພາສີຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໜ້ອຍ ກໍປາກົດຂຶ້ນໃນການໂຕ້ວາທີກັນນັ້ນ ນິດຕະຍະສານ New York Times ລາຍງານຂ່າວວ່າ Donald Trump ເສຍພາສີສ ະຫະລັດພຽງແຕ່ 750 ໂດລາໃນປີ 2016 ແລະ 2017

and make sure that we invest in the people who in fact need the help people out there need help ຈະປະຕິຮູບການເກັບພາສີອາກອນຂອງສະຫະລັດຂຶ້ນໃໝ່ ຄື tax ຂອງສະຫະລັດ ໃນບາງເວລາຂອງການໂຕ້ວາທີກັນນັ້ນ ແມ່ນຖືກຕັດຄວາມ ຕັດບົດໂດຍ Donald Trump ທີ່ອ້າງວ່າລູກຊາຍ ຂອງ Joe Biden ທ່ານ Hunter Biden ຢ່າງບໍ່ຊື່ສັດ ຖືກປ່ອຍອອກຈາກທະຫານສະຫະລັດອາເມລິກາໄປ ຍ້ອນການໃຊ້ສອຍຢາເສບຕິດໂຄເຄນ ໃນຕອນຫຼັງຂອງການໂຕ້ວາທີກັນນັ້ນ Donald Trump ຖືກສອບຖາມວ່າທ່ານປະນາມ White Supremacism ແລະ ກຳ ລັງຂວາຈັດຫຼືບໍ່ White Supremacism ແມ່ນການຖືວ່າຄົນຜິວຂາວດີເດັ່ນກວ່າໃດໆທັງປວງ Donald Trump ບໍ່ຄ່ອຍຈະຢາກປະນາມຄະນະ Proud Boys ທີ່ເປັນຄະນະຂວາຈັດທີ່ຖືກມອງເຫັນວ່າ

ເປັນຫົວນິຍົມຊາດແບບເດັດຂາດ ທີ່ຖືວ່າມັກອຳນາດຜະເດັດການ ປາບປາມຝ່າຍອື່ນ ແລະ ຄວບຄຸມຢ່າງໜັກແໜ້ນໃນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ ກ່ຽວກັບຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການໂຕ້ວາທີກັນນັ້ນ ປາກົດວ່າ ມັນໄດ້ຮັບຄວາມສັບສົນຈາກທົ່ວສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍທີ່ນັກວິເຄາະຕ່າງໆບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ວ່າ ໃຜຈາກສອງຄົນທີ່ໂຕ້ວາທີກັນນັ້ນ ເປັນຜູ້ຊະນະການໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນກັນນັ້ນ ວົງການຂ່າວທັງຫຼາຍ ເຊັ່ນ CNN ຕົກສະເງີ້ທີ່ເຫັນເຫດການຕ່າງໆ ໃນການໂຕ້ວາທີກັນນັ້ນ ແລະ ບາງວົງການຂ່າວຕິຕຽນປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ແລະ ບາງອັນກໍຕິຕຽນ Joe Biden ແຕ່ Donald Trump Jr. ບຸດຊາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ປົກປ້ອງຜູ້ເປັນພໍ່ຂອງທ່ານນັ້ນວ່າມີທ່າທີໄປໃນແງ່ການຕໍ່ສູ້ Trump Jr. ບຸດຊາຍນັ້ນເວົ້າວ່າ

ແລະຍັງມີອີກສອງຮວດຢູ່ ທີ່ທັງໝົດເປັນເຫດການທີ່ສຳຄັນສຳລັບຄົນໃນສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະບາງທີສຳລັບໃນໂລກນີ້ດ້ວຍ SBS Radio ລາວ